ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ໂລກເອີຍໂລກ ຈັ່ງແມ່ນມັນວຸ່ນວາຍແທ້ໆເນາະ ຈັກວ່າເສິກສົງຄາມ ຈັກວ່າເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳ ຈັກວ່ານານາໄພພິບັດ ຈັກວ່າພະຍາດບາດເຍົາ ດັ່ງໂຄວິດ-19 ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ການທີ່ ປະເທດອົດສະຕຣາລີບໍ່ຄຶກບໍ່ຄັກຫຍັງໃສ່ການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດ ອາດເຮັດໃຫ້ປະເທດອົດສະຕຣາລີມີຄວາມເສຍຫາຍເຖິງຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ໜັງສືລາຍງານໃໝ່ອັນໜຶ່ງບອກເຕືອນວ່າ ຄວາມເສຍຫ າຍຕໍ່ປີຈາກເຫດການທີ່ເນື່ອງມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດ ອາດມີເຖິງມາກມາຍຫຼາຍກວ່າ 100 ພັນລ້ານໂດລາ ພາຍໃນປີ 2038 ນີ້ມີການກະຕວງດັ່ງນັ້ນອອກມາ ເມື່ອທີ່ຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະເຕຣເລຍ ບາງຜູ້ບາງຄົນດັນເອົາໂຮງໄຟຟ້າໃໝ່ທີ່ໃຊ້ຖ່ານຫີນ coal ສຳລັບປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຮູບພາບຕ່າງໆບັນທຶກໄວ້ຍາມໄຟປ່າອັນຮ້າຍແຮງ Black Summer ໃນປີ 2019 ແລະ 2020 ຮູບພາບຕ່າງໆນີ້ຍັງເປັນຊີວິດຊີວາຢູ່ໃນປະສາດ ຂອງຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢູ່ ເປັນປະຫວັດການມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແລະ Great Barrier Reef ຕາຍຢ່າງມາກມາຍ ແມ່ນເປັນການຊີ້ບອກວ່າປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍປານໃດຈາກຜົນສະທ້ອນຂ ອງການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດ ພາຍໃນປີ 2100 ຈຳນວນຄົນຕາຍຍ້ອນຄວາມຮ້ອນຫຼາຍສຳລັບໂລກນີ້ ຖືກກະຕວງວ່າຈະມີຫຼາຍກວ່າຈຳນວນຄົນທີ່ຕາຍທັງໝົດ ຍ້ອນການບຸລຸກຕ່າງໆຂອງພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັ ສ

ຄວາມເສຍຫາຍຈາກອາກາດອັນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນມີຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າ 2 ເທົ່າ ຕໍ່ແຕ່ສະໄໝ 70 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ຕົກເປັນ 35 ພັນລ້ານໂດລາໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຜູ້ທີ່ຂີດຂຽນຕ່ າງໆຂອງໜັງສືລາຍງານນັ້ນກະຕວງວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກອາກາດອັນຮ້າຍແຮງສຸດ ຈະມີກາຍຮ້ອຍພັນລ້ານໂດລາພາຍໃນປີ 2038 ທ່ານ ດຣ Robert Glasser ອະດີດທາງການສະຫະປະຊາຊາດ

ຄືການໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ເປັນມິດກັບແວດລ້ອມ ແລະ ໝູນເງິນໝູນຄຳໃສ່ໄຮໂດຣເຈນທີ່ສະອາດ ຈະເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງທີ່ຈະໃຊ້ໄຟຟ້າ ຈະສາມາດເຮັດໄດ້ໃນວິທີທາງເສດຖະກິດ ອັນໄດ້ຜົນຈາກການຟື້ນດີຈາກໂ ຄວິດ-19 ທ່ານ ສະຕີເຟນ ເວົ້າວ່າ ວິທີການ led recovery ທີ່ລັດຖະບານສະເໜີແມ່ນມີບັນຫາ ແລະ ບາງຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະເຕຣເລຍໃນພັກ National Australia ຢາກໃຫ້ມີການສ້າງໂຮງໄຟຟ້າ